ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۈچىنچى ئىيۇل دۈشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. بۈگۈن پروگراممىمىزنى تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادە تەييارلىغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
بىر ئامېرىكا شىركىتىنىڭ ئالتانا ئاتلاس ناملىق سۈنئىي ئىدراك قورالى ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرى ۋە شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بايقىشى ۋە بۇ مەھسۇلاتلارنى تەمىنلەش زەنجىرىدىن تازىلىشىغا ياردەم بەرگەن. فوكس سودا قانىلىنىڭ بىرىنچى ئىيۇن بەرگەن بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئالتانا تېخنولوگىيە شىركىتى تەرەققىي قىلدۇرغان ئالتانا ئاتلاس ناملىق بۇ سۈنئىي ئىدراك قورالى ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى تەرىپىدىن ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنى تەكشۈرۈشتە ئىشلىتىلمەكتىكەن. خەۋەردە مەزكۇر سۈنئىي ئىدراك تېخنىكىسى يەنە ئامېرىكىنىڭ توقۇمىچىلىق ۋە ئەشيا ئوبوروت ساھەسىدىكى شىركەتلىرىدىن مېرسك شىركىتى ۋە مېرك دورىگەرلىك شىركىتى ۋە بوستون پەن تېخنىكا شىركەتلىرى تەرىپىدىنمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى توسۇپ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى تەمىنلەش زەنجىرىدىن تازىلاش ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا قوللىنىلىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ يېقىنقى خەۋەرلىرىدىن خىتاينىڭ يېقىندىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئېكسپورت قىلىشنى كېڭەيتىۋاتقانلىقى ئېكسپورت مىقدارىنى تېز كۆپەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان مۇتەخەسسىسلەر ئامېرىكىنىڭ قانۇن چىقىرىپ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلىشى باشقا غەرب ھۆكۈمەتلىرى ۋە شىركەتلىرىنىڭمۇ بۇ رايوندا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قارىتا بايقۇتنى كۈچەيتىشى خىتاينىڭ ئىمپورت نىشانىنى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە بىر يول بىر بەلباغ لىنىيەسىدىكى باشقا مۇسۇلمان ئەللىرىگە قارىتىشىغا تۈرتكە بولغانلىقىنى ئېيتقان فوكس سودا قانىلىنىڭ ئېيتىشىچە ئالتانا ئاتلاس ئۇيغۇر ئېلىدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ كېلىش مەنبەسىنىڭ تۆۋەن ئېقىمىنى ئىز قوغلاپلا قالماي ئۇنىڭ ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىنىپ نەگە بارغانلىقىنىمۇ ئىز قوغلايدىكەن ئالتانا شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بۇ شىركەتنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى ئېۋان سىمىسنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا يولغا قويۇلغاندىن بېرى بۇ قانۇننىڭ رادارىدىكى شىركەتلەرنىڭ ئامېرىكىغا يوللىغان مەھسۇلاتى قىرىق پىرسەنت تۆۋەنلىگەن.
ئامېرىكا خىتايدىكى قانۇنسىز تۇتقۇن ۋە چېگرىدىن چىقىش چەكلىمىسى قاتارلىقلارنى نەزەردە تۇتۇپ، ئامېرىكىلىقلارنى خىتايغا ساياھەتكە بېرىشتىن ئېھتىيات قىلىشقا چاقىردى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى مەزكۇر كۆرسەتمىسىدە، خىتايدا ساياھەت قىلىۋاتقان ياكى ئولتۇراقلاشقان ئامېرىكا پۇقرالىرى ئۆزلىرى ئەيىبلەنگەن جىنايەت توغرىسىدا ئۇچۇرغا ئېرىشەلمەي تۇرۇپ تۇتقۇن قىلىنىشى ۋە ئۇلارنىڭ ئامېرىكىنىڭ كونسۇلخانىلىرى بىلەن ئالاقىلىشىشىغا يول قويۇلماسلىقى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇرغان شۇڭا ئۇلار ئامېرىكا پۇقرالىرىغا خىتايدىكى قالايمىقان قانۇن ئىجرا قىلىش ۋە چېگرىدىن چىقىش چەكلىمىسى خەۋپىنى نەزەردە تۇتۇپ تۇرۇپ خىتايغا ساياھەتقە بېرىشنى قايتا ئويلىنىشنى تەۋسىيە قىلغان

ئالدىنقى ھەپتە خىتايدا خىتاي مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزدى دەپ قارالغانلارنى نىشانلايدىغان ناھايىتى كەڭ كۆلەملىك تاشقى مۇناسىۋەت قانۇنى ماقۇللانغان ئىدى. خىتاي بۇندىن ئىلگىرى يەنە مەزمۇنى كونكرېت بولمىغان كەڭ كۆلەملىك جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى ماقۇللاپ، بىر قىسىم چەت ئەل سودا جەمئىيەتلىرى ئىشخانىلىرىغا باستۇرۇپ كىرىپ تەكشۈرگەن بولسا، يەنە بىر ياقتىن خىتاينى تەنقىد قىلغۇچىلارنى جازالاشقا مۇناسىۋەتلىك قانۇنلارنىمۇ بېكىتكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى كۆرسەتمىسىدە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئامېرىكا پۇقرالىرى ۋە باشقا دۆلەت پۇقرالىرىنىڭ چېگرىدىن چىقىشىنى چەكلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قىسىم قانۇنلارنى ئوچۇق ئاشكارىلىق ۋە ئادىللىقتىن يوقسۇن ھالدا خالىغانچە ئىجرا قىلماقتا، دېگەن.

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ئىسلاھات كومىتېتى رايوندىكى يەنە ئاتمىش يەتتە كونا ئولتۇراق رايون ۋە مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتىشنى پىلانغا كىرگۈزۈپ ئۇنىڭغا سەككىز يۈز يەتمىش توققۇز مىليون يۈەن مەبلەغ ئاجراتقان خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئولتۇراق رايون ۋە مەھەللىلەرنى ۋە بۇ رايون ۋە مەھەللىلەرنىڭ ئۇل ئەسلىھەلىرىنى يېڭىلاش نامىدىكى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنى تارقاقلاشتۇرۇپ ئۇلارنىڭ مىڭ يىللاردىن بېرى ياشاپ كەلگەن ئەنئەنىۋى مەھەللە مەدەنىيىتى، بىناكارلىق ئۇسلۇبى، تۇرمۇش شەكلى ۋە ئورتاق ئىجتىمائىي مۇھىتقا خاتىمە بېرىشنى، ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئارىلىشىپ ياشايدىغان جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىغا ئۇيغۇن ئىجتىمائىي مۇھىت ۋە تۇرمۇش شەكلى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغانلىقى قەيت قىلىنىپ كەلدى.

شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە قەيت قىلىنىشىچە بۇ قېتىمقى ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىغا كېتىدىغان مەبلەغ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ خامچوتىدىن ئايرىلغانىكەن خەۋەردە بۇ مەبلەغنىڭ رايوندىكى كونا ئولتۇراق رايون ۋە مەھەللىلەرنىڭ تەبىئىي گاز سۇ بىلەن تەمىنلەش ئەۋرەز يوللىرىنى ئالماشتۇرۇش ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەش تاشيول كۆكەرتىش قاتارلىق ئۇل ئەسلىھەلەر ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرىنى تولۇقلاشقا ئىشلىتىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خىتاينىڭ رايوندىكى كونا ئولتۇراق رايون ۋە مەھەللىلەرنى ئۆزگەرتىش ئۇل ئەسلىھەلىرىنى يېڭىلاش قۇرۇلۇشى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ رايونغا كەڭ كۆلەملىك كۆچمەن يۆتكەش ھەرىكىتى بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ تېزلىتىلگەن ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن بۇ ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا خىتايدا زىيارەتتە بولىدىغانلىقىنى جاكارلىغان سى ئېن ئېن تېلېۋىزىيىسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە جەنېت يېللېن ئىككىنچى ئىيۇل يەكشەنبە كۈنى ئۆزىنىڭ خىتايدىكى زىيارەت پىلانىدىن مەلۇمات بېرىپ بۇ زىيارەتنىڭ بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن مالىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارىنىڭ سى ئېن ئېنگە دېيىشىچە گەرچە بۇ زىيارەت ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى يەنە بىر يۇقىرى قاتلاملىق ئۇچرىشىش بولسىمۇ بىراق بۇ زىيارەتتىن بۆسۈش خاراكتېرلىك نەتىجە كۈتكىلى بولمايدىكەن يۇقىرىدىكى ئەمەلدار جەنېت خانىمنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتىدە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدىكى ئەيىبلەشلەرنى ھەمدە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى رىقابەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇشنىڭ يوللىرى ۋە كىلىمات ئۆزگىرىشى قاتارلىق مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان جەنېت يېللېن خانىم ئۇزۇندىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ياخشى مۇناسىۋەتلىرىنى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە خىتاينىڭ ناچار سودا ئادەتلىرىنى ھەل قىلغان ئاساستا ساقلاپ قېلىشنى تەكىتلەپ كەلگەن بىر رەھبەر ئىدى ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن خانىمنىڭ خىتايدىكى ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتىدە خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ خىتايدا تىجارەت قىلىۋاتقان ئالدىنقى قاتاردىكى شىركەت مەسئۇللىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە ئىكەن جەنېت خانىم يېقىنقى بىر ئايدا خىتايدا زىيارەتتە بولغان ئىككىنچى ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارى بولۇپ قالىدۇ ئۇندىن ئىلگىرى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن خىتايدا رەسمىي زىيارەتتە بولغان ئىدى ئۇ بۇ زىيارىتىنىڭ ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەردە كۆرۈلگەن سۇنۇقلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بىر كۈن ئۆتكەندىن كېيىنلا ئامېرىكا پرېزىدېنتى جوۋ بايدېن بىر قېتىملىق سىياسىي ئىئانە توپلاش پائالىيىتىدە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا كەڭ كۆلەملىك ئېلىپ بېرىۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ سۈرئىتىنى بارغانسېرى تېزلىتىۋاتقانلىقى مەلۇم. مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ توققۇزىنچى قۇرۇلتىيى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان. مەزكۇر قۇرۇلتايدا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ ئىجادىيەتتە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى تۇرغۇزۇش ئارقىلىق، خىتاي ھېكايىسى ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، شۇنداقلا بەشنى تونۇشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش تەلەپ قىلىنغان. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاينىڭ باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ توققۇزىنچى قۇرۇلتىيى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇن كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان. خىتاي مەملىكەتلىك يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بىلەن خىتاي مەملىكەتلىك ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى رەئىسىنىڭ ئارقا ئارقىدىن ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردە ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش زىيارىتىنىڭ ئارقىسىدىنلا ئېچىلغان بۇ قۇرۇلتاي شۈبھىسىزكى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەم ئەدەبىياتى ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا

ئاكتىپلىق بىلەن كۈچ كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلغان. ئۇ يەنە ئەدەبىيات سەنئەتچىلەردىن خىتاي ھېكايىسى ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى ئەكس ئەتتۈرۈشنى ئەڭ مۇھىم تېما سۈپىتىدە تۇتۇشنى تەۋسىيە قىلغان. دۇنيا يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى، شىۋېتسىيەدە ياشاۋاتقان شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ما شىڭرۇينىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەردىن خىتاي ھېكايىسى ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى يېزىشنى تەلەپ قىلىشىغا قارىتا كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇردى ئۇ ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئىلىم ھەم ئىجادىي پائالىيەت ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ ھەرقانداق بىر ھۆكۈمەتنىڭ پارتىيەنىڭ مەلۇم بىر سىياسىي گۇرۇھنىڭ تەشۋىقات قورالى بولۇپ قالماسلىقىنى ئەدەبىيات سەنئەتنىڭ ئىجادىيەت پائالىيىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن تولۇق ئەركىنلىككە موھتاج ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى ئۇ يەنە ئەدەبىيات-سەنئەت ئەسەرلىرىدە پىكىر، ئىدىيە، كۆزقاراش ۋە ھېس-تۇيغۇلارنىڭ ئەركىن ھالدا ئىپادىلىنىشى كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
خىتاي قىرىق توققۇزىنچى يىلى ھاكىمىيەت بېشىغا چىققاندىن بېرى ئىزچىل ئەدەبىيات-سەنئەتتىن، بولۇپمۇ ئەدەبىياتتىن جىق پايدىلىنىپ كەلدى. ئەمەلىيەتتە بۇ جۇڭخۇا ئورتاق گەۋدىسى ياكى خىتاي ئورتاق گەۋدىسى بۇنداق بىر ئۇقۇم ھازىرقى خىتاي دۆلىتىنىڭ تېررىتورىيەسى ئىچىدە مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. بۇنداق بىر بىرلىك كېلىشى مۇمكىن ئەمەس. چۈنكى ناھايىتى كۆپ جەھەتلەردە، يەنى تىل، مەدەنىيەت، دىن، كۈلتۈر ۋە ئىدېئولوگىيە جەھەتتىن ئوخشىمايدىغان نۇرغۇن مىللەتلەر بار. ئەمدى بۇنى ئاشۇنداق بىر گەۋدە يارىتىمەن دېسە، ھەممە مىللەتلەرگە ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى، ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت ھوقۇقىنى، تىل ھوقۇقىنى، دىن ھوقۇقىنى ۋە باشقا ئىنسانىي ھوقۇقلىرىنى بېرىش كېرەك. پەقەت قانۇنىي جەھەتتىن ھەممە ئادەم باراۋەر بىر ئۇقۇمنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئەمما ھازىر خىتاي تەكىتلەۋاتقان نەرسە مەسىلەن نېمە دېسە، باشقا مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش، باشقا مىللەتلەرنى يوقىتىش ھەم ئۇلارنى خىتاي مىللىتىگە سىڭدۈرۈۋېتىش. پەقەت ھازىرقى خىتاي تۇپرىقىنىڭ ئىچىدە خىتايدىن ئىبارەت بىر مىللەتتىن ئىبارەت مۇشۇ ئۇقۇمنى گەۋلەندۈرۈش. يەنى باشقا مىللەت يوق، پەقەت بىر خىتاي بار، دېگەن ئۇقۇمنى گەۋلەندۈرۈش. بۇ مەقسەت ئۈچۈن ئەدەبىياتنى خىزمەت قىلىشنى تەشەببۇس قىلىپ كېلىۋاتىدۇ ئۇنداق ۋاقتىدا بۇ يەردە بىر مىللەتنىڭ ئەدەبىياتى مەۋجۇت ئەمەس دېگەن گەپ بولىدۇ بۇ تەشۋىقات يەنى مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقتىدا بىر ھاكىمىيەت ئۈچۈن بىر پارتىيە ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان تەشۋىقات ماتېرىيالىغا ئايلىنىپ قالدى بۇنى ھېچ قاچان بىز ئەدەبىيات دەپ تونۇمايمىز ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ توققۇزىنچى قۇرۇلتىيىدا سۆز قىلغان خىتاي مەملىكەتلىك ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسى پارتكومىنىڭ سېكرېتارى لى يى ھازىرقى زامان خىتاي ھېكايىسى ۋە ھازىرقى زامان شىنجاڭ ھېكايىسىنى يېزىشنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ بۇرچى ۋە مەسئۇلىيىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئۇ يەنە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ ئىجادىيەتتە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى زور كۈچ بىلەن تەشۋىق قىلىشىنى، ئۇلارنىڭ ئۆز ئەسەرلىرىدە ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى تونۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنى تونۇش، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى تونۇش، جۇڭخۇا كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىكىنى تونۇش، خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى تونۇشتىن ئىبارەت بەشنى تونۇشنى ئەكس ئەتتۈرۈشنى تەلەپ قىلغان. شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدىكى سەرخىللارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ بۇ ساھەنى قۇرۇقداپ قويغانلىقىنى نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن نەشر قىلىشقا رۇخسەت بېرىلگەن ئىنتايىن ئاز ساندىكى ئۇيغۇرچە ئەدەبىي ژۇرناللارنىڭ پۈتۈنلەي قىپ قىزىل مەزمۇندىكى سىياسىي تەشۋىقاتلار بىلەن تولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن باشلاپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتى چۆكۈشكە باشلىدى، مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقتىدا مەجبۇرىي چۆكتۈرۈلدى. يەنى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تراگېدىيەسى باشلاندى دېسەك بولىدۇ. مىللىي تىل يېزىقىدىن، مىللىي مۇھىتىدىن، مىللىي ئاڭدىن ئايرىلغان ئەدەبىياتنى ئەدەبىيات سۈپىتىدە قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ. ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكىتلەۋاتقىنى خىتايچە يېزىش، يەنى خىتاي تىل يېزىقىدا، يەنى خىتاي تەپەككۇرى بويىچە يېزىش، يەنى ئەدەبىياتنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، يەنى ھازىرقى ھاكىمىيەت بېشىدىكى كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت مۇشۇنداق بىر سىياسىي تەشۋىقاتنى سۆزلەۋاتىدۇ. دېمەك، بۇ ئەدەبىيات ئەمەس. ئەدەبىيات دېگەن بۇ بىر ئەركىنلىككە مۇھتاج نەرسە. ئەدەبىياتتا ئەركىن پىكىر ئىپادىلىنىشى كېرەك، ئەركىن تۇيغۇ ئىپادىلىنىشى كېرەك، ئەركىن ھايات كەچۈرمىشلىرى ئىپادىلىنىشى كېرەك. ھەممە نەرسە ئەركىن بولغان ۋاقتىدا ئاندىن كېيىن بىر ھەقىقىي بىر ئەدەبىيات شەكىللىنىدۇ. ھە شۇڭا بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان ئەدەبىياتنى خىتاينىڭ بىر گەۋدىلەش سىياسىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش، خىتاي ھېكايىسىنى سۆزلەش، شىنجاڭ ھېكايىسىنى سۆزلەش ئەمەلىيەتتە ئەدەبىياتنى بىر مەجبۇرىي تەشۋىقات ماتېرىيالىغا ئايلاندۇرۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس ھەم ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرىنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرىدىغان تەشۋىقات قورالى قىلماقچى كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى ھازىر ئۇيغۇر ئەدەبىياتى مەۋجۇت ئەمەس دېسەك بولىدۇ چۈنكى ئۆزىنىڭ تىلى يوق، تىل ئەدەبىيات ياكى ئەدەبىيات تىل سەنئىتى تىلدىن ئايرىلغان بىر ئەدەبىياتنى مىللىي ئەدەبىيات دېيىشكە قەتئىي بولمايدۇ تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇندىكى خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات- سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ توققۇزىنچى قۇرۇلتىيىگە قاتناشقان ۋەكىللەر بىردەك ما شىڭرۇي بىلەن لى يىنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، شىنجاڭ ھېكايىسىنى يېزىش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش ۋە بەشنى تونۇش قاتارلىق سىياسىي تەشۋىقات ۋەزىپىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئەدەبىيات- سەنئەت ئىجادىيەتلىرىدىكى بۇرچى ھەم مەسئۇلىيىتى دەپ تونۇيدىغانلىقى توغرىلىق ۋەدە بېرىشكەن. گېرمانىيەدىكى ئۇيغۇر فولكلور مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى دوكتور رۇنى ستېنبېرگ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا كەڭ كۆلەملىك تەشۋىق قىلىۋاتقان ئاتالمىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئەسلىدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى كونترول قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى ئۇ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت ۋە مەتبۇئات نەشرىياتچىلىق ئىشلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن ئىلگىرىكى ئەھۋالى بىلەن ھازىرقى ئەھۋالى ھەققىدە سېلىشتۇرما قىلدى

ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ يەنە ئاستا ئاستا ئاشۇ كىنولار تېلېۋىزىيە تېلېۋىزىيە كىنولار دېگەندەك ناخشىلار يەنە يېڭىدىن چىقىشقا باشلىدى كۆپىنچىسى خىتايچىدا بولغان لېكىن بەزىلەرمۇ ئۇيغۇرچىدا بولغان ئۇلار بۇرۇنغا قارىغاندا كۆپرەك ھۆكۈمەتتىن كونترول قىلىنغان لېكىن يەنە ئازراق ئۇيغۇر پۇرىقى بولغان ئىدى. ھازىر يېڭى سىياسەت بولسا قالغان ئۇيغۇر مىللىي پۇراقنى پۈتۈنلەي يوق قىلىۋەتمەكچى. پارتىيە ھەم ھۆكۈمەتتە ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتى، ئۇيغۇر يازغۇچىلارنىڭ كىتابى، ئۇيغۇر ناخشىلارنىڭكى پۈتۈنلەي يوق بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇلار ئەلۋەتتە ئۇنىڭدىن خوش بولۇشى مۇمكىن، لېكىن سىرتتىكى ھەممەيلەن ئۇنى تەشۋىقات دەپ بىلالايدۇ كۆپىنچىسى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە تەكىتلىنىشىچە، ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاستلىق ئەدەبىيات- سەنئەتچىلەر بىرلەشمىلىرىنىڭ مەسئۇللىرى مەزكۇر قۇرۇلتايدا ئېنىق ئىپادە بىلدۈرۈپ، خىتاي ھېكايىسى ۋە شىنجاڭ ھېكايىسىنى يېزىش، شۇنداقلا بەشنى تونۇشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي ئۇسلۇبىدىكى يېڭىچە ئەدەبىيات- سەنئەت ئاتموسفېراسىنى بەرپا قىلىش توغرىلىق ۋەدە بەرگەن. ئىسرائىلىيەدىكى خىتاي يازغۇچى تاڭ دانخوڭ خانىم ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەرنىڭ ھېچقانداق شەكىلدىكى ئىجادىيەت ئەركىنلىكىگە ئىگە ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا سىياسىي تەشۋىقات قورالىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. تاڭ دانخوڭ خانىم ئۆزىنىڭ ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقان بىر يازغۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر ۋە ئاۋام خەلقنىڭ

نۆۋەتتە، ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەدەبىيات- سەنئەت ۋە مەتبۇئات- نەشرىياتچىلىق ساھەلىرىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ قاراڭغۇلۇق بىر دەۋردە تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋېلىش قىيىن ئەمەس. مەن بۇ قاراڭغۇلۇق دەۋرنى بۇندىن كېيىنمۇ ئۇزۇن بىر مەزگىل داۋاملىشىشى مۇمكىن، دەپ ئويلايمەن. مەن ھازىر تولىمۇ ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە تۇرۇپتىمەن. چۈنكى ئۈمىدنى ھېس قىلالىغۇدەك ھېچقانداق بىر شەپىنى كۆرەلمىدىم. بۇنداق ئېغىر زۇلۇم ئاستىدا قانچىلىك كىشىلەرنىڭ ھاياتلىق ئۈچۈن بۇ رېئاللىقنى قوبۇل قىلىپ ياشاشقا مەجبۇر بولۇۋاتقانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالمايمەن. شۇنداقلا يەنە قانچىلىك كىشىلەرنىڭ مۇشۇنداق قاراڭغۇلۇق ئىچىدىمۇ ھاياتىنى داۋاملاشتۇرۇپ ياشاۋاتقانلىقىنى، كەلگۈسىدە ۋەزىيەتنىڭ قانداق بىر ھالەتكە ئۆزگىرىدىغانلىقىنىمۇ ئويلاپ يېتەلمەيمەن. چۈنكى ئەركىن ياشاشتىن ۋە ئەركىن پىكىر قىلىشتىن مەھرۇم قالغانلىق ئەدەبىيات- سەنئەتنىڭ ھالاكىتىدۇر. بۇ يەنە ئەدەبىيات- سەنئەت ساھەسىدە يورۇقلۇقنىڭ بارغانسېرى ئازىيىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ھالبۇكى، ئۈمىدنى يوقىتىشقا بولمايدۇ. قاراڭغۇلۇق بولغان يەردە يورۇقلۇقنىڭمۇ ھامان بىر كۈنى پەيدا بولىدىغانلىقى مۇقەررەردۇر.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان كەڭ كۆلەملىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنىڭ سۈرئىتى قەدەممۇ قەدەم تېزلىشىۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتە ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ۋە مەدەنىيەت دۇنياسىنى قاپلىغان قاراڭغۇلۇق بۇ ساھەدىكى بىر قىسىم كەسىپ ئەھلىلىرىنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈۋاتقان بولسىمۇ ئەمما يەنە بىر قىسىم قەلەم ئىگىلىرى ئۈمىد ئۇچقۇنلىرىنىڭ ھامان چاقنايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى گوللاندىيىنىڭ دېن ھاگ شەھىرىدە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق فىلىم مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن زۇلۇم ئاستىدا قالغان خەلقلەرنىڭ ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى قىسقا ھۆججەتلىك فىلىملار ئارقىلىق ئەكس ئەتتۈرۈش ئاساسىي تېما بولغان بۇ يىغىندا ئاياللارنىڭ ھەق ھوقۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىش مەسىلىسى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مەركىزى گوللاندىيەنىڭ دېن ھاگ شەھىرىدە بولغان خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق فىلىم مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن ۋە گوللاندىيىدىكى جازا لاگېرلىرى شاھىتلىرىدىن قەلبىنۇر سىدىق خانىملارمۇ تەكلىپكە بىنائەن بۇ يىغىنغا قاتناشقان. تاجىكىستان، پاكىستان، كۇردىستان قاتارلىق ئەللەردىكى زۇلۇم ئاستىدا قالغان خەلقلەرنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى قىسقا ھۆججەتلىك فىلىملەر ئارقىلىق ئەكس ئەتتۈرۈش ئاساسىي تېما بولغان بۇ يىغىندا ئاياللارنىڭ ھەق-ھوقۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىش مەسىلىسى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان. مۇراسىمدا سۆزگە تەكلىپ قىلىنغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئاڭلىتىپ، يىغىن ئەھلىنى تەسىرلەندۈرگەن. بۈگۈن ئۈچىنچى ئىيۇل كانادادىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى گوللاندىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ مۇراسىمنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئەللىرىدىن كەلگەن كۆپلىگەن كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىپلىرىغا ۋە مۇخبىرلارغا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تونۇتۇش ئۈچۈن ياخشى بىر پۇرسەت بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى تىلغا ئالدى. بۇ قېتىمقى دەنھاگ فىلىم فېستىۋالىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى ئاياللار مەسىلىسىگە قارىتىلغان. يەنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا، ھەر قايسى رايونلىرىدا

دۇنيادىكى ئاياللار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ بۈگۈن دۇنيانىڭ ھېچقانداق بىر يېرىدە ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقاندىكىدەك پاجىئەلىك بىر ۋەزىيەتنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى، بۈگۈن ئۇيغۇر ئاياللىرى خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەك سېلىنىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر ئاياللىرى جازا لاگېرلىرىدا مەجبۇرىي تۇغماسلىق ئوپېراتسىيەسىگە، قىسىرلاشتۇرۇش ۋەزىيەتلىرىگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقى، بۈگۈن ئۇيغۇر ئاياللىرى جىنسىي زوراۋانلىققا ئۇچراۋاتقانلىقلىرى، نۇرغۇنلىغان ئاياللار بالىلىرىدىن ئايرىلىپ، بالىنىڭ ھەسرىتىنى چېكىپ ئۆلۈپ كېتىۋاتقانلىقلىرى، چەت ئەلدە ھازىر گۇۋاھلىق بېرىۋاتقان كامپ شاھىتلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ ئاياللار بولغانلىقى، بۇلار شەرقىي تۈركىستاندا ئوخشاش بولمىغان جازا لاگېرلىرىدا ياتقان بولسىمۇ، ئەمما ھەممىسىنىڭ ئاساسەن بىر بىرىگە ئوخشاپ كېتىدىغان قىسمەتلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى، بۇلار دۇنيادا بېرىۋاتقان ئۆزىنىڭ گۇۋاھلىقلىرىدا بۇ مەسىلىنى ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقانلىقلىرىنى، دېمەك، دۇنيانىڭ بۈگۈن ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ پاجىئەگە تېخىمۇ دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان مۇشۇ پاجىئەلىك ئەھۋاللارنى ئاڭلىتىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتۈم.
يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى.
بۇ پائالىيەتتە دەسلەپتە ھەرقايسى دۆلەتلەردىكى شۇ ئازاب چېكىۋاتقان، زۇلمەت ياشاۋاتقان شۇ مىللەتلەرنىڭكى، ئۆزىنىڭكى شەخسىي ھاياتىنى، شۇ تۇرمۇشنى، شۇ ۋەزىيەتنى قىسقا-قىسقا فىلىملار بىلەن بىزگە كۆرسەتتى. ئاندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمنى سۆزگە تەكلىپ قىلدى. بۇ يەردە مۇشۇ بىر كىنو فېستىۋال مۇشۇ پائالىيىتىدە ئاشۇ بىر زالدا شۇ ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ شۇ بېشىغا كېلىۋاتقان شۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق شۇ زۇلمەتنى شۇنىڭ بىر كۈن تەرتىپكە كېلىشى بۇمۇ ئالاھىدە بىر ياخشى بىر ئىش بولدى دەپ ئويلىدىم. ئاخىرىدا يەنە زۇمرەت داۋۇتمۇ ئاشۇ يەردە باشقا بىر نەچچە مىللەت ۋەكىللىرى بىلەن بىرلىكتە يەنە ئاشۇ قىرغىنچىلىق ۋە زۇلمەت ئۈستىدە بۇلار سۆھبەتتە بولدى. ئاخىرىدا بۇلارغا گۈللەرنى تەقدىم قىلىپ، ئۆزىنىڭ رەھمىتىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكىنىڭ بېرلىندىكى ئەلچىخانىسى ۋە فرانكفورتتىكى كونسۇلخانىسىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى روشەن ئابباس خانىم ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىلەر ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى گېرمانىيەنىڭ خايدېلبېرگ شەھىرىدىكى مەدەنىيەت مەركىزى زالىدا گېرمان زىيالىيلىرىغا شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق توغرىسىدا دوكلات تەقدىم قىلغان. بۇ ئۇلارنىڭ تۇنجى قېتىم يۇقىرى قاتلامدىكى گېرمانىيە زىيالىيلىرىغا ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇمات بېرىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن.

ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان بۇ پاجىئەلەرگە ئىشەنمىگەنلىكىنى، بۇنىڭ بىلەن ئارىدا ئۆزئارا تالاش-تارتىشلار يۈز بەرگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
بىز بېرلىندىكى ئامېرىكا ئەلچىخانىسى ۋە فرانكفورتتىكى كونسۇلخانىلارنىڭ ساھىبخانلىقى بىلەن ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى گېرمانىيەنىڭ غەربىي-جەنۇبىغا جايلاشقان خايدېلبېرگ شەھىرىنىڭكى مەدەنىيەت مەركىزى زالىدا زىيالىيلار، ئادۋوكاتلار، ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە سودا تىجارەت ساھىبلىرى بولۇپ يەتمىشتىن ئارتۇق كىشىگە دوكلات بەردۇق ئۇلارغا ئىشغالىيەتتىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى پاش قىلىپ ئۆتتۇق ئۇلارنىڭ دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتۈپ گېرمان ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا كانگرېسسى ۋە ھۆكۈمەتلىرى ئېلىپ بېرىۋاتقاندەك بىر يۈرۈش سىياسىي ۋە جازا يۈرگۈزۈش قانۇنلىرىنى ئۆتكۈزۈشى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى قانۇننى ئۆتكۈزۈشى ئۈچۈن جىددىي پائالىيەتلەردە بولۇشىغا چاقىردۇق. كۆپىنچە ئاڭلىغۇچىلار تەسىرلەنگەن ۋە بىزگە قارىتا ھېسداشلىقلىرىنى ئىپادىلىگەن ۋە بىز نېمە ئىش قىپ بېرەلەيمىز دەپ دېگەن بولسىمۇ ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى يەنە خىتايلارنىڭ يالغان تەشۋىقاتىغا ئالدىنىپ قالغان بەزى گېرمان زىيالىيلىرى سۆزلىرىمىزگە گۇمان بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى بۇنىڭ بىلەن ئارىمىزدا جىددىي بىر تالاش تارتىشلارمۇ يۈز بەرگەن بولدى بىز ھازىرغا قەدەر ئاشكارىلانغان نۇرغۇنلىغان دەلىل ئىسپاتلارنى مىسالغا كەلتۈرۈپ ئۆزىمىزنىڭ شەخسىي ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلەر بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى دېسىنفورماتسىيەلىرىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاشقا ھەمدە شەرقىي تۈركىستاندىكى مەۋجۇت رېئاللىقنى يورۇتۇپ بېرىشقا تىرىشتۇق ئاخىرىدا ئۇلارنىڭ جىم بولۇپ قالغانلىقلىرىدىن بۇ تىرىشچانلىقىمىزمۇ ئۈنۈملۈك بولدى دەپ قارايمەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى ئوتتۇزىنچى ئىيۇن كۈنى گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ستراتېگىيەسى توغرىسىدىكى ئىچكى يىغىنغا قاتنىشىپ ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن سۆز قىلغان.
گېرمانىيە فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسى بويىچە ئالىي ۋەكىلى لۇئىسا ئامتسبېرگ خانىم رىياسەتچىلىك قىلغان گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ پات يېقىندا ئېلان قىلماقچى بولغان يېڭى خىتاي ستراتېگىيەسى ھەققىدىكى يېپىق شەكىللىك بىر قېتىملىق مۇزاكىرە يىغىنىغا قاتناشتىم ھەم بۇ يىغىندا ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن ۋەتىنىمىزنىڭ ئەڭ يېڭى ۋەزىيەتلىرىنى ئاڭلاتتىم.

چوڭ كۆلەمدە يەنىلام مەۋجۇت ئىكەنلىكى، مىليونلىغان كىشىلەرنىڭكى يەنىلام تۈرمىگە ئايلاندۇرۇۋېتىلگەن لاگېرلاردا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى، ئازاب چېكىۋاتقانلىقى، لاگېر سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بولسا قۇل ئەمگەككە دۇچار بولۇۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت ۋەزىيەتلىرىنى ئاڭلاتتىم.
ئۇ يىغىندا يەنە گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ۋە ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشنى ئالدىنقى شەرت قىلىش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى يېڭى خىتاي ستراتېگىيەسىگە بولغان ئۆزىمىزنىڭكى تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق، جۈملىدىن، خىتاي بىلەن بولغان سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەردە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش، ئۇيغۇرلارنىڭكى ھەق- ھوقۇقلىرىغا ھۆرمەت قىلىشنى ۋە ئۇنىڭغا ئىگە چىقىشنى ئالدىن شەرت قىلىپ قويۇش، تەلەپ قىلدۇق. مەلۇم بولۇشىچە، گېرمانىيەنىڭ يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسى ئالدىمىزدىكى ئالتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئېلان قىلىنىشى مۆلچەرلەنگەن بولسىمۇ، ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيىلەر ئارىسىدا يۈز بەرگەن پىكىر ئىختىلاپلىرى سەۋەبلىك كېچىككەن. يېڭى خىتاي ئىستراتېگىيەسىدىكى خىتايغا قارىتىلغان جازا خاراكتېرلىك بەزى كۈچلۈك نۇقتىلار ئۆزگەرتىلىشكە ياكى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشقا دۇچ كەلمەكتىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچىلەرنىڭ گېرمانىيە ۋە گوللاندىيەدە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
شىۋېتسارىيەدە ياشاۋاتقان ھەبىبۇللا ئىزچى ئەپەندى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئۆزى شاھىت بولغان ۋەقەلەر ئاساسىدا يېزىلغان كىتابىنى يېقىندا نەشرگە بەرگەن ھەبىبۇللا ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر كىتابتا بەشىنچى ئىيۇل نارازىلىق نامايىشىغا ئوت پىلتىسى بولغان يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ۋە ھازىرغىچە تەپسىلاتى دۇنياغا ئاشكارىلانمىغان ئالتىنچى ئىيۇلدىكى قەشقەر نارازىلىق نامايىشى قاتارلىقلار ھەققىدە شاھىتلار بىلەن بولغان سۆھبەتلەر نەق مەيدان سۈرەتلىرى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھۆججەتلىرى كىرگۈزۈلگەن ئىكەن سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر شىۋېتسارىيەدە ياشاۋاتقان ھەبىبۇللا ئىزچى ئەپەندى رادىيومىز زىيارەتلىرىنى بىر قانچە قېتىم قوبۇل قىلىپ، ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئۆزى شاھىت بولغان ئەھۋاللارنى ئاڭلاتقان ئىدى. ئۇ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى يەنە بىر قېتىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئۆزى شاھىت بولغان ۋەقەلەر ئاساسىدا يېزىلغان كۆك تاشلىق ئارخىپ، بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى ناملىق كىتابىنىڭ ئۇيغۇرچە نۇسخىسىنىڭ يېقىندا نەشردىن چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ كىتاب ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىل بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆتىنچى يىللىقىغا خاتىرە سۈپىتىدە تەقدىم قىلىش مەقسىتىدە تەييارلانغان. يېزىۋاتقىنىم بۇ ئاساسلىق بىر كىتاب، بۇ بىر كىتابنى ئىككى قىسىمغا بۆلدۈم. بىرىنچى قىسمى كۆكتاشلىق ئارخىپ، بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى. ئىككىنچىسى ئاندىن كېيىن كۆكتاشلىق ئارخىپ. بۇ كىتابنى دەسلەپتە ماڭا تەۋسىيە قىلغاندا تۈركىيەدىكى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىدىن تەۋسىيە قىلىندى. بىر كىتاب خۇدايىم بۇيرۇسا يەنە بىر ئون بەش كۈنلەردە نەشردىن چىقىدۇ. ھەبىبۇللا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر كىتابنىڭ پۈتكەن نۇسخىسى تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىغا بېرىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا بەشىنچى ئىيۇل نارازىلىق نامايىشىغا پىلتە بولغان يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى ۋە ھازىرغىچە تەپسىلاتى دۇنياغا ئاشكارىلانمىغان ئالتىنچى ئىيۇلدىكى قەشقەر نارازىلىق نامايىشى قاتارلىقلار ھەققىدە شاھىتلار بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتلەر، نەق مەيدان سۈرەتلىرى، ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھۆججەتلىرى ئاساسىدىكى يېڭى مەلۇماتلار بېرىلگەن ئىكەن. بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى بىلەن شاۋگۈەن ۋەقەسى بىر بىرىگە زىچ باغلىنىشلىق. بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقى ھېسابتا شاۋگۈەن ۋەقەسىنىڭكى كېلىپ چىقارغان نەتىجىسى. بۇ كىتابتا مېنىڭكى ئاشۇ خاڭجۇدا ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتا شاۋگۈەندىكى ۋەقەلەرنى ئىنتېرنېتتىن كۆرگەنلىرىم ئاڭلىغانلىرىمدىن تارتىپ ئۆزۈم بىۋاسىتە مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇل كۈنى نەق مەيداندا ئۆزەم كۆرگەن ۋەقەلەر ئاندىكىن نامايىشنىڭ پۈتۈن جەريانلىرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدا بىۋاسىتە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنى تا ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل چەت ئەلگە چىققىچە بولغان ئارىلىقتا مەن يىگىرمە نەچچىگە يېقىن ئادەمنى ئىنتېرۋيۇ قىلدىم. ئۇلارنىڭكى قانداق ئاقىۋەتكە دۇچار بولغانلىقى، قانداق قانداق زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقى ئاشۇلارنى خاتىرىلەپ مەن رەتلەپ قويغان. شۇ بويىچە ئاشۇنداق ئەسلىدىم. بۇنىڭدا شاۋگۈەن ۋەقەسىدىن باشلىنىپ، بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ژىڭنى ۋەقەسى، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ توققۇزىنچى ئاينىڭكى ئۈچىدىكى خىتايلارنىڭ نامايىشى قەدەر، ئاندىن كېيىن بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسىدىن كېيىن خىتاينىڭ يولغا قويغان بىر قاتار سىياسەتلىرىغىچە داۋام قىلىدۇ.
سۆھبىتىمىز جەريانىدا ھەبىبۇللا ئەپەندى يەنە مەزكۇر كىتابتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى مەلۇماتلار ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەردى. ئالدىنقى قېتىملىق سۆھبىتىمىزدە سىز دېگەنىدىڭىز، مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسى ھەققىدىكى ئۆزىڭىز شاھىت بولغان مۇشۇ ۋەقەلەر ئاساسىدا يېزىلغان كىتاب دېگەن ھە؟ ھازىرغىچە مەتبۇئاتلارغا ئاشكارىلانمىغان ئالتىنچى ئىيۇلدىكى قەشقەر نارازىلىق نامايىشى ھەققىدىكى بايانلارنىڭ بارلىقىنى دېگەنىدىڭىز. بۇ ئالتىنچى ئىيۇلدىكى قەشقەر نارازىلىق نامايىشى ھەققىدە قانداق بايانلار بېرىلدى؟ ئالتىنچى ئىيۇل قەشقەر نامايىشى توغرىسىدا ھازىرغا كەلگۈچە تور دۇنياسىغا ئاشكارىلانمىغان بىر نەچچە پارچە رەسىملەر بار. ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ قەشقەرگە تەكشۈرۈشكە بارغان ۋاقىتتا ئۈرۈمچىدىن قەشقەرگىچە بولغان جەرياندا يول بويىدىكى تەكشۈرۈش پونكىتلىرى، ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ قەشقەر شەھەر ئىچىدىكى چارلاشلار دېگەندەك بەزەن بىۋاسىتە تارتقان رەسىملەر بار. ھازىرغا كەلگۈچە فېيسبوكتا بولسۇن، سوتسىيال مېدىيادا بولسۇن ياكى ئاشكارىلانمىغان، چۈنكى كىتاب ئۈچۈن مۇقىم دەپ بەزى رەسىملەرنى ئۆز ۋاقتىدا مەن رادىيوغا تەمىنلىگەن. ھازىرغا كەلگۈچە ئاندىن كېيىن مۇشۇ قەشقەردىكى ئالتىنچى ئىيۇل نامايىشىغا نامايىشىغا مۇناسىۋەتلىك بەزەن بىۋاسىتە ئىنتېرۋيۇ قىلغان ھەم شۇنداقلا ئائىلىسىگىچە كىرىپ تەپسىلىي جەرياننى ئاڭلاپ چىققان ئادەملەرنىڭ ھايات ھېكايىسى بار. سىز مۇشۇ كىتابىڭىزدا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئەينى ۋاقىتتىكى مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇل ۋەقەسى ۋە شاۋگۈەن ۋەقەسى ھەققىدە تارقاتقان ھۆججەتلىرى كىرگۈزۈلگەنلىكىنى تىلغا ئاغانتىڭىز بۇلار ھەققىدە قانداق نەرسىلەر بار؟ خىتاينىڭكى شاۋگۈەن ۋەقەسى توغرىلىق مەسىلەن شاۋگۈەن شەھەرنىڭكى ھۆكۈمەتنىڭكى باياناتلىرى ئۇنىڭدىن باشقا ئاندىكىن شاۋگۈەندىكى ۋەقەگە قارىتا خىتاينىڭ بىر تەرەپ قىلغان ئاچقان سوتلىرى سوت مەھكىمىسىگە مۇناسىۋەتلىك رەسىملەر ئاندىكىن سوت مەيدانىدىكى ھېلىقى خىتاي گېزىتتە ئۇندىن باشقا تور دۇنياسىدا ئېلان قىلغان ھۆججەتلەر دېگەندەك نەرسىلەر بار ھەبىبۇللا ئەپەندى يەنە مەزكۇر كىتابىدا يىگىرمە ئالتىنچى ئىيۇن شاۋگۈەن قانلىق ۋەقەسى سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل نارازىلىق نامايىشىنىڭ جەريانى ھەققىدە ھازىرغىچە تارقىلىپ يۈرگەن بىر بىرىگە ئوخشىمايدىغان پەرقلىق مەلۇماتلارنىڭ نەق مەيدان مەلۇماتلىرى ئاساسىدا تولۇقلىنىپ تۈزىتىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى تولۇقلاپ قويىدىغان نەرسە، بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىغا مۇناسىۋەتلىك چەت ئەللەردە ھېلىقى مۈجمەل بولغان، ئاندىن كېيىن ھېلىقى ھەر خىل ھەر ياڭزا گەپلەر بار، مەسىلەن، بەزەن نامايىشنىڭ جەريانلىرى، نامايىش قانچىدە باشلانغان، نامايىشچىلار قوشۇنى قاياققا ماڭغان، ئۇنىڭ كېيىن نەچچە سائەت نەچچىدە ھېلىقى قالايمىقانچىلىق باشلانغان دېگەن مۇشۇ نەرسىدە ھېلىقى ھەممە ئادەملەر ئۆزى بىلگەن ھەر خىل تىللاردا سۆزلەۋاتىدۇ. مۇشۇ توغرىلىق مېنىڭ تولۇقلاپ قويغۇم كەلدى. بىرىنچىسى، نامايىش شۇ كۈنى سائەت ئۈچتە باشلىنىپ بولغان، چۈنكى شۇنىڭ مۇناسىۋەتلىك ۋىدىيو بار. نامايىشنىڭ دەسلەپكى قىسمىدا ياشلار ۋە ئوقۇغۇچىلار خەلق مەيدانىغا توپلىنىپ ھەم قىزلارنىڭ بېشىدا ئاق ياغلىق باتتى، ئوغۇل باللار بېلىگە، بىلىكىگە ئاق باغلىۋالغان، خەلق مەيدانىدا توپلىشىپ يىغىلغاندىن كېيىن ساقچىلار قورشىغاندىن كېيىن ئاندىن كېيىن بۇلار مەيداندا ئولتۇرۇپ جىم ئولتۇرۇۋالغان ئولتۇرۇۋالغان ۋاقىتتا ساقچىلار كېلىپ ھېلىقى گۈژا دەپ ھېلىقى ئوتا دەپ ھېلىقى ۋارقىراپ شۇنداق سەت ۋارقىرىغان ئاۋازلار بار ئۇنىڭدىن كېيىن سائەت تۆتلەردىن كېيىن ئاندىن كېيىن رەسمىي ھېلىقى ئوقۇغۇچىلارنى ئاندىن كېيىن ھېلىقى ئەتراپتىكى ساقچىلار قورشىلاپ بىردىن ئىككىدىن ھېلىقى تۇتۇشقا باشلىغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئاندىن كېيىن مەيداندىن بۆسۈپ چىقىپ ئايلىنىپ جۇڭشەن يولى دېگەن تەرەپكە مېڭىپ ئۇ يەردىن ما شىنخۇا جەنۇبىي يولىدىن ھايۋاناتلار باغچىسى ئاپتوبۇسنىڭ قېشىغىچە كېلىپ، ئاندىكىن ئارقىغا قايتقان. ئۇ توپقا قوشۇلالمىغان يەنە بىر قىسىم ياشلار ئاندىكى ما نەنمىن تەرەپ بىلەن سەنشىخاڭزىغا قاراپ ماڭغان. ئەمما بىرىنچى ئەھۋال. ئىككىنچىسى، ھازىرغا كەلگۈچە بىر قىسىم قېرىنداشلىرىمىز قوپۇپ بۇ كۈنى ئوقۇغۇچىلار دېگەن ھەممىسى جۇڭگونىڭكى، خىتاينىڭكى بايرىقىنى كۆتۈرۈپ چىققان. دېسە، بەزەنلىرى قوپۇپ ئاللاھۇ ئەكبەر دەپ توۋلىغان دەيدۇ. ئۇنداق ئىش يوق. ئوقۇغۇچى بالىلارنىڭ ھېچقايسىنىڭ قولىدا بايراق يوق، مانا بىرىنچىسى. ئىككىنچىسى، ھېچكىم ئۇ يەردە ئاللاھۇ ئەكبەر دەپ توۋلىمىدى، پەقەت توۋلىغان شوئار ئۇيغۇر، ئۇيغۇر دەپلا توۋلىدى. ئاندىن كېيىن ئولتۇرۇۋالغۇچىلارنىڭكى دېگەن گېپى بىزگە نۇر بەكرى چىقىپ، ئېنىق جاۋاب بەرسۇن، قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى قىرغىن قىلغانلارنى جازالاپ بەرسۇن دەپ شۇنىلا دېدى. ئۇ يەردە ھېلىقى ئۇنداق ئاللاھۇ ئەكبەر دەپ توۋلىدى دەيدىغان ئۇنداق گەپلەر يوق. سۆھبىتىمىز جەريانىدا ئۇ يەنە بەشىنچى ئىيۇل كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە باشلانغان قانلىق باستۇرۇش، ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى ئۈرۈمچى بەيگە مەيدانىدا يۈز بەرگەن تۇتقۇن ھەمدە ئەرلىرى ۋە بالىلىرى تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ نارازىلىق نامايىشى، ئالتىنچى ئىيۇلدا يۈز بەرگەن قەشقەر نارازىلىق نامايىشى، يەتتىنچى ئىيۇل كۈنىدىكى توقماق كۆتەرگەن خىتايلارنىڭ كوچىلارغا چىقىپ، ئۇيغۇرلارنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش ۋەقەسى، سەككىزىنچى ئايدىكى يىڭنە ۋەقەسى، شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن بىر قاتار باستۇرۇشلار ھەققىدە ئۆزى مەخسۇس ئىگىلىگەن مەلۇماتلار ۋە نەق مەيدان سۈرەتلىرىنىڭ بۇ كىتابقا كىرگۈزۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدا سوتلانغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭكى ئۇنىڭدىن باشقا ئاندىن كېيىن مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن، قېنى، سەيماچاڭدىكى يەنى ئات بەيگە مەيدانىدىكى ئاياللار نامايىشىدا، ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان بىر قىسىم ئاياللارنىڭ ئۇلارنىڭكى قانداق بىر تەرەپ قىلىنغانلىقى، ئائىلە كېلىپ چىقىشىغىچە ئاشۇنداق پۈتۈن جەريانلار چۈشەندۈرۈلدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئاندىكى مۇشۇ بەشىنچى ئىيۇلدىن كېيىنكى يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى خىتايلارنىڭكى باستۇرۇپ كىرىپ ئوت قويۇۋەتكەن ئاشخانىلار، ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇ ھېلىقى دەرەخكە چېچىدىن ئېسىپ قويغان ئىككى قىزنىڭ كاللىسى بار ماۋۇ بېيمىن، شىمالىي قوۋۇق تەرەپتە. بۇ ئۆز ۋاقتىدا ئاشۇ مەن ۋەتەندىكى ۋاقىتتا خىتاينىڭكى كيۇكيۇ توپلىرىدا كەڭ كۆلەمدە تارقىلىپ يۈگەن بۇ ۋىدېئونىڭ ئۆزى. ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇلارنىڭكى ئاندىن كېيىن قانداق بىر تەرەپ قىلىنغانلىقى، ئائىلىسىنىڭ قانداق بىر تەرەپ قىلىنغانلىقىغىچە ئاشۇنداق جەريان بارغان. ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە بۇ كىتاب بۇنىڭدىن ئون تۆت يىل ئىلگىرى يۈز بەرگەن بەشىنچى ئىيۇل قانلىق قىرغىنچىلىقىدىكى بەزى تەپسىلاتلار توغرىسىدا ئوقۇرمەنلەرنى يېڭى ماتېرىياللار بىلەن تەمىنلەيدىكەن. ھەبىبۇللا ئىزچى ئەپەندى يەنە كىتابنىڭ تۈركچە نۇسخىسىنىڭ تەرجىمە باسقۇچىدا ئىكەنلىكىنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ھازىر تۈركچىگە مەخسۇس ئانتاليادا بىر دوكتور تەرجىمە قىلىۋاتىدۇ. ياۋروپادىكى بىر نەچچە كىتاب سودىگەرلىرى بۇ كىتابقا قىزىققانلىقى ئۈچۈن كىتابنىڭكى ھەر خىل تىللاردىكى نەشر ھوقۇقىنى بىزگىلا ئۆتكۈزۈپ، گېرمانچە بىلەن ئىنگلىزچىنى بىز تەييارلايلى دەپ.

تۈركىيەدە ئالتە يىلدىن بۇيان نەشر قىلىنىۋاتقان مىللىي مەجمۇئە ژۇرنىلى بۇ نۆۋەتلىك سانىدا شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقارغان مەلۇم بولۇشىچە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن تۈركىيەدىكى مىللەتچىلەرنىڭ چوڭ ژۇرناللىرى ئۇيغۇرلار ۋە شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقارغان ئىكەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتىنى تۆۋەندە تۈركىيەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىزلەر.
تۈركىيەنىڭ ئەڭ چوڭ ۋە قەدىمىي نەشرىياتلىرىدىن بىرى بولغان ئۆتۈكەن نەشرىياتىنىڭ مىللىي مەجمۇئە ژۇرنىلى شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقاردى. مەزكۇر ژۇرنالدا ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ ئوقۇتقۇچىسى ئالى ئاخمەتبەي ئوغلىنىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى بەشىنچى ئىيۇل كۈنىگىچە شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بەرگەن ۋەقەلەر، بەيكەنت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى مەغپىرەت كامال يۇنۇس ئوغلى خانىم يازغان ياركەنت خانلىقى مەزگىلىدىكى مەدەنىيەت ۋە ئەدەبىيات ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەتنىڭ تۈركىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستان سىياسىتىگە نەزەر ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوتسېنت دوكتور راھىلە قەشقەرلى خانىمنىڭ شەرقىي تۈركىستانلىق مەشھۇر رەسسام غازى ئەمەت ئامېرىكىدىكى دوكتور نەبىجان تۇرسۇننىڭ قىزىل رۇسىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستان ستراتېگىيەسىدە ئۇيغۇر مىللىي مۇستەقىللىق ھەرىكىتى ماۋزۇلۇق ماقالىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون تۆت پارچە ماقالىگە ئورۇن بېرىلگەن. شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقارغان مىللىي مەجمۇئە ژۇرنىلىنىڭ مەسئۇلى ياسىن ئۇستا ئەپەندى ئۇيغۇرلار ۋە شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقىرىش پىكرىنىڭ

بىزدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئورنى بەك مۇھىم. لېكىن بۇنى تۈركلەرگە ياخشى ئاڭلىتالمىدۇق. شۇڭا بىز ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى، تارىخى، ئەدەبىياتى، كۈلتۈرى ۋە نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ۋە ئەتراپلىق ئاڭلىتىش مەقسىتى بىلەن بۇ مەخسۇس ساننى چىقاردۇق. بۇ مەخسۇس سان توغرىسىدا ياخشى ئىنكاسلار كېلىۋاتىدۇ. پروفېسسور دوكتور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مەزكۇر ژۇرنالنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئايرىلغان مەخسۇس سانىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىلەرنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
مىللىي مەجمۇئا ناملىق ژۇرنالنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى سانىنى مەخسۇس شەرقىي تۈركىستانغا بېغىشلاپ نەشر قىلدى. بۇ ژۇرنالدا شەرقىي تۈركىستان بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئون تۆت ماقالىغا ئورۇن بېرىلگەن. بۇ ماقالىلاردا تارىخ، سىياسەت، دىپلوماتىيە، مەدەنىيەت، سوتسىيولوگىيە، سەنئەت، ئەدەبىيات، فولكلور بىلەن مۇناسىۋەتلىك تېمىلار بايان قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە قاتلىئاملىرىمۇ ئىلمىي يوسۇندا چۈشەندۈرۈلگەن. ژۇرنالنىڭ بۇ مەخسۇس سانى تۈركىيە جامائەتچىلىكىگە، بولۇپمۇ تۈرك مىللەتچىلىرىگە شەرقىي تۈركىستاننى تونۇتۇش ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسەلىسىنى چۈشەندۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم. پروفېسسور دوكتور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى يېقىنقى يىللاردىن بېرى تۈركىيەدىكى بەزى ژۇرناللارنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقىرىۋاتقانلىقىنى، لېكىن تۈركىيەدىكى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە ئەڭ چوڭ نەشرىياتلاردىن بىرى ھېسابلىنىدىغان ئۆتۈكەن نەشرىياتىنىڭ مىللىي مەجمۇئە ژۇرنىلىنىڭ شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقىرىشىنىڭ ئۇيغۇر تەتقىقاتى ۋە ئۇيغۇر دەۋاسى ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئۆتۈكەن نەشرىياتى تۈركىيەدىكى داڭلىق نەشرىياتلارنىڭ بىرى، بۇ نەشرىيات ئاساسەن مىللەتچىلىك ئىدېئولوگىيەسىنى مەركەز قىلغان ئەسەرلەرنى نەشر قىلىدۇ. مىللىي مەجمۇئە ناملىق ژۇرنال ئۆتۈكەن نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنىدىغان بىر ژۇرنال. ياشلارغا مەپكۇرە تەربىيەسى بېرىشنى مەقسەت قىلغان بۇ ژۇرنالدا پىكىر، ئەدەبىيات ۋە سەنئەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ماقالىلار نەشر قىلىنىپ كەلگەن. مەزكۇر ژۇرنالنىڭ ئاخىرقى سانى مەخسۇس شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن ئايرىلغان. ژۇرنالدىكى ماقالىلار تۈرك مىللەتچىلىرىگە خىتاب قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ مەخسۇس ساننىڭ چىقىرىلىشى تۈرك مىللەتچىلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا بولغان ھېسداشلىقىنى ۋە دەستەگىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ ژۇرناللاردىن بىرى بولغان تارىخ ژۇرنىلى، تۈركىيە گۈندەمى ژۇرنىلى، ئۈلكۈ ئوجاقلىرى تەشكىلاتىنىڭ ژۇرنىلى قاتارلىقلار ئۇيغۇرلار ۋە شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا مەخسۇس سان چىقارغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
بۇ يىل ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىدىن بىرى بولغان پولات ھېزىموف ئەپەندى قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۆھپىكار خىزمەتچىسى دېگەن بۇ شەرەپلىك نامغا مۇيەسسەر بولغان. مۇكاپاتلاش مۇراسىمىغا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىدە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان تونۇلغان سەنئەتكارلار، رېژىسسورلار، جامائەت ئەربابلىرىمۇ قاتناشقان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارغا قىزىقسىڭىز دىققىتىڭىز ئالمۇتادىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاننىڭ تەپسىلىي خەۋىرىدە بولسۇن.
ھازىرقى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئىچىدە قازاقىستاندا ئەڭ كۆپ زىيالىيلار قوشۇنىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكى مەلۇم. ئەينى ۋاقىتلاردا، يەنى سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدە قازاقىستاندا بارلىق ساھەلەردە دېگۈدەك كادىرلار يېتىشىپ چىققان ئىدى. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى پەقەت قازاقىستاندىلا ئەمەس، بەلكى پۈتكۈل دۇنياغا مەشھۇر بولغان. ئەنە شۇ دەۋردە تەربىيەلىنىپ، بۈگۈنكى كۈندە قازاقىستاننىڭ ئومۇمىي تەرەققىياتىغا ئۆز تۆھپىلىرىنى قوشۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقى ۋەكىللىرى ئاز ئەمەس. شۇلارنىڭ بىرى پولات ھېزىموف يېقىندا قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەمگەك سىڭەرگەن خىزمەتچىسى دېگەن ئاتاققا سازاۋەر بولدى. مەزكۇر مۇكاپاتلاش مۇراسىمى قازاقىستان پايتەختى ئاستانا شەھىرىنىڭ جۇمھۇرىيەتلىك مىللىي مۇزېيىدا ئۆتتى. قازاقىستاندا بىر نەچچە يىللاردىن بۇيان بارلىق ساھەلەر بويىچە قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۆھپىكار خىزمەتچىسى نامىدا مۇسابىقە ئۆتكۈزۈلۈپ كەلمەكتە. ئۇنىڭ ئاساسىي مەقسىتى مۇستەقىللىك يىللىرى، يەنى ئوتتۇز يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت مابەينىدە مەملىكەتنىڭ ئومۇمىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشقان شەخسلەرنى تەرغىب قىلىش ھەمدە ئۇلارنى ياشلارغا ئۈلگە قىلىشتۇر. بىز تونۇلغان سەنئەتكار پولات ھېزىموف ئەپەندى بىلەن سۆھبەتلەشتۇق. ئۇنى مەزكۇر مۇكاپات بىلەن تەبرىكلىگىنىمىزدە مۇنداق دېدى.
چوڭ بىر ھەسسە قوشتۇم دەپ ئېيتالمايمەن. قولۇمدىن كەلگىچە ئەلۋەتتە مىللىتىم ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتىمەن. ئەمدى بۇ ئەڭ چوڭ مېنىكى بىر خىزمىتىم، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ گىمنىنىڭ مۇزىكىسىنى ئىشلەپ چىقتىم. بۇ مېنىڭ ئۈچۈن بىر چوڭ بىر مىللىتىمىز ئۈچۈن قوشقان بىر ئۈلۈشۈم دەپ ھېسابلايمەن. ياش ۋاقتىمدا، مەكتەپتە ئوقۇغان چاغلىرىمدا گىتارا چالىدىغان، تانسىلاردا ناخشا ئېيتىدىغان، سكرىپكا چالىدىغان، كېيىن راۋابمۇ چالىدىغان، داپمۇ چالىدىغان، چاڭ، دۇتار، تەمبىر ئارىلاپ چېلىپ قوياتتىم. ئەمدى مەن مۇشۇ پۈدەپ چالغان ئەسۋابتىن باشقا ھەممىنى چالالايمەن دەپ ئويلايمەن ئۆزۈم.
پولات ھېزىموف ھەرقانداق بىر ئادەمنىڭ ئۆز ئارمىنى بولسىمۇ، بەزىدە ئۇ ئارماننى كېيىنگە قالدۇرۇپ، خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش يولىنى تاللايدىغان ئىشلارنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ ئۆزىنىڭ قانداقلارچە سەنئەت ساھەسىگە كېلىپ قالغانلىقىنى مۇنداق دەپ چۈشەندۈردى.
مەن مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا ھېچقاچان ئارتىس بولىمەن دەپ ئويلىمايتتىم. مېنىڭكى ئويۇم، ئارمىنىم مۇشۇ چىش دوختۇرى بولۇش. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئوننى تۈگىتىپ مۇشۇ چىش دوختۇرلۇقنى ئوقۇشقا چۈشتۈم. تۈگىتىپ مۇشۇ ئون بىر يىل چىش دوختۇرى ساھەسىدە ئىشلىدىم. ئىشتىن سىرت يەنە بەرىبىر مۇشۇ مۇزىكا مېنى ئۆزىگە تارتىپ تۇردى. ھازىرقى مۇشۇ يەركەت بۇلبۇللىرى ئادىل ئاكام، نىيازوف، ئىلياس سەقىيېف، مەخسۇم ئەزىزوف ئاكىلىرىمىز بەرىبىر بىر يەر توي تۆكۈنلەردە بىللە بولۇپ، ئولتۇرۇشلاردا، مەشرەپلەردە بىللە چالىدىغان. ستاماتولوگىيە ساھەسىدە ئىشلەپ بولغاندىن كېيىن بەرىبىر مېنى بەرىبىر ئۆزىم ياخشى كۆرىدىغان ساھە مۇزىكا ئۆزىگە تارتىپ كەتتى دېسەم بولىدۇ.
پولات ھېزىموف مۇشۇ كۈنگىچە بارلىق دىققىتىنى ئۆز پەرزەنتلىرىنى مىللىي روھتا تەربىيەلەشكە قاراتقان بولسا، ئەمدى كۈچىنى ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك نەۋرىلىرىگە سەرپ قىلىشقا تەييار ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ ئۆزىنىڭ بولۇپمۇ ياش ئەۋلادلارنىڭ مىللەتنىڭ كېلەچىكى ئىكەنلىكىنى ياخشى چۈشەنگەنلىكتىن، ياش سەنئەتكارلارنى تەربىيەلەشكە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىنى بايان قىلدى.
مەن مۇشۇ ستاماتولوگىيەدە ئىشلەۋېتىپ، بىر كۈنى بىر ياش بالىلار، پولات ئاكا بىزنى ئۆگەتسەڭ، بىز سېنىڭدىن ئۆگەنسەق دېگەن. شۇنىڭ بىلەن مەن بۇلارنىڭ بەش ئالتە بالىنى بېشىدا بېشىنى قوشۇپ، بۇلارنى ئۆگىتىشكە باشلىدىم. ئىشتىن سىرتقى كەچقۇرلۇقى. ئاندىن كېيىن بۇلارنىڭ سانى ئون سەككىزگە يېتىپ باردى. شۇنىڭ بىلەن بىز بۇنىڭ ئېتىنى دىيار ئانسامبىلى دەپ قويدۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن بىز بىر ئاز ئۆتمەستىنلا رېسپۇبلىكىلىق بايقاشقا باردۇق ئالمۇتىدا. شۇ يەردە بىز بىرىنچى ئورۇن ئالدۇق، گران پرى. ئاشۇنداق قىلىپ ئۇ ئانسامبىل تېخىمۇ يوغىراپ سانى ئوتتۇز يەتتىگە بارغان. ئاندىن كېيىن مەن يەركەتتىن ئالمۇتىغا كۆچۈش جەريانىدا بۇ ئانسامبىل قېلىپ قالدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئالمۇتىغا كېلىپ ئاداش دېگەن ئانسامبىل گۇرۇپپا بالىلارنى قۇردۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن لەيلى دېگەن قىزلارنىڭكى گۇرۇپپىسىنى قۇردۇم. ئاندىن كېيىن ئىرادە ناخشا-ئۇسسۇل ئانسامبىلىنى ئالمۇتىدا تىكلىدۇق. ياشلارنى تەربىيەلەشتە مۇشۇنداق ئانسامبىللارنى قۇردۇم دېسەم بولىدۇ.
بىز قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىدە ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىزمەت قىلىپ كېلىۋاتقان تونۇلغان رېژىسسور، قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ئەربابى يالقۇنجان شەمىيېف ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشكىنىمىزدە، ئۇ پولات ھېزىموفنىڭ ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىگە سالماقلىق تۆھپە قوشۇپ كېلىۋاتقان مەشھۇر سەنئەتكارلارنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، پولات ھېزىموف داڭلىق يەركەنت بۇلبۇللىرى ئانسامبىلىدا ئالاھىدە ئورۇننى ئىگىلەيدىكەن. بۇنىڭدىن تاشقىرى دىيار، تارىم ۋە باشقىمۇ ئانسامبىللارنى قۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ رول ئوينىغان ئىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى.
پولات ھېزىموف كومپوزىتور خېلى-خېلى ياخشى ناخشىلارنى يېزىپ، خەلققە تونۇلغان بالىلارنىڭ بىرسى. كېيىنكى يىللاردا بىزنىڭ كومپوزىتورلىرىمىزنىڭ ئىشلىرى ئانچىمۇ كۆرۈنگەن ئەمەس. پولاتنىڭ بىر ياخشى يېرى، قانداقلا بولمىسا ئۆزى كەسپىي كامپوزىتور بولمىسىمۇ، بىراق خەلقنىڭ ئىچىدە چىققان، بىزدە دەيدۇ ھېلىقى نارودنىي ئىسپالنىتېل، نارودنىي كامپوزىتور دەپ، شۇلارنىڭ بىرسى پولات ئېزىموف. پولاتنىڭ ئالاھىدىلىكى يەنە نېمىدە دېسە، ياڭغۇز سەنئەتكار ئەمەس ئۇ. ئۇ كۆپلىگەن ئۇيغۇر خەلقىمىزنىڭكى مەدەنىيەت مەركەزلىرى بولسۇن، ئاشۇ ئىشلارغا كۆپ ھەسسىسىنى قوشقان بالىلارنىڭ بىرسى. پولاتنىڭ قەيەردە بولمىسۇن، ئادەمگەرچىلىك كۈچلۈك. قانداق بالىلار بولمىسۇن، پولات ئۆزى ھېچقاچان ياق دېمەي، قاتنىشىپ بېرەي دەپ مائاش تۆلىمىسىمۇ، بىراق ئۆزىنىڭكى ئاشۇنداق بىر ۋىجدانى بار بالىلارنىڭ بىرسى، نومۇسى بار، ۋىجدانى بار، شۇ خەلقىمگە ياردەم قىلاي دەپ تۇرۇپ نۇرغۇن ئىشلارنى قىلدى.
ياقۇپجان شامىيېف پولات ھېزىموفنىڭ داڭلىق ناخشىچى ۋە كومپوزىتور مەرھۇم مۇرات ناسىروفنىڭ خاتىرىسىگە بېغىشلانغان كۆپلىگەن فېستىۋاللارنى ئۆتكۈزۈشكە كۆپ كۈچ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ پولات ھېزىموۋنى بۇ مۇكاپاتى بىلەن قىزغىن تەبرىكلەپ، سەمىمىي تىلەكلىرىنى بىلدۈردى. قۇددۇس خوجامياروف نامىدىكى دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرى تەركىبىدىكى ناۋا ئانسامبىلىنىڭ سەنئەت يېتەكچىسى نىياز تۇرسۇنوف ئەپەندى پولات ھېزىموۋنىڭ بولۇپمۇ قازاقىستاندىكى ۋە ئۇيغۇر ئېلىدىكى مىللىي سەنئەت ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقىلەرنىڭ مۇستەھكەملىنىشىدە زور رول ئوينىغانلىقىنى بايان قىلدى. نىياز تۇرسۇنوف مۇنداق دېدى.
ئۇ تىياتىر بىلەن ناھايىتى يېقىن ئالاقىدە بولۇپ، ئۆزىنىڭ سەنئەت يولىنى بىرلىكتە ئېلىپ ماڭدى. بولسىمۇ ياشلارنى تەربىيەلەشتە، ئۈرۈمچىدە ئۇ سەنئەت ئىنستىتۇتىدا بىزنىڭ بالىلار ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن بىزگە تىياتىرغا ئىشقا ئېلىشقا شارائىت بولماي قالدى دە، شتات يوق. شۇ پەيتتە پولات ئېزىموف ئىرادە ئانسامبىلىنى قۇرۇپ، ئۆزى رەھبەرلىك قىلىپ ئۇزۇن يىل شۇ ئانسامبىلنى باشقۇردى. بۇ يەردىن يەركەنتتىكى دىلشاتنىڭكى ئەمگىكى ئىنتايىن چوڭ. ئاشۇ بالىلىرىمىزنى ھەم قايتىدىن ۋەتەنگە ئەكىرىپ، بىر-ئىككى يىل ئوقۇتۇپ، ھەممە چىقىمنى ئۆزىنىڭ بوينىغا ئېلىپ، شۇ بالىلارنى ياخشى بىلىم ئېلىشىغا ئىنتايىن چوڭ. يەنە شۇنىڭ كەچۈرۈش دېگەن بىللە پولات ئېزىموف. ئۇنىڭدىن كېيىن تارىم ئانسامبىلنى باشقۇرۇپ، مۇشۇ كۈنگىچە ھازىر ئانسامبىلنى چوڭ خەلق ئىچىدە، دۇنيادا شۇ قازاقىستان دىيارىدا بولسۇن، چەت ئەللەردە بولسۇن تونۇيدىغان ئانسامبىل دەرىجىگە يەتتى. شۇ يەردىمۇ ئۆزىنىڭ پولاتجاننىڭ ئەمگىكى ئىنتايىن چوڭ. ئۇ پولات ھېزىموۋنىڭ يېتەكچىلىكىدە تارىم ئانسامبىلىنىڭ يېقىندا چوڭ كونسېرتىنىڭ ئۆتكەنلىكىنى تەكىتلەپ، تىياتىرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇستەھكەملىنىشىگە ئىشەنچ بىلدۈردى. ئۇ ئەينى ۋاقىتلاردا ئۈرۈمچىدە بىلىم ئېلىپ كەلگەن ياشلارنىڭ ھازىر تىياتىردا ئۈنۈملۈك ئىشلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. پولات كامال ئوغلى ھېزىموۋ مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش تۆتىنچى يىلى قازاقىستاننىڭ يەركەنت شەھىرىدە دۇنياغا كەلگەن. ئوتتۇرا مەكتەپنى تاماملاپ، ئالمۇتىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك مېدىتسىنا مەكتىپىنى تاماملىغان. يەركەنت شەھىرىدە چىش دوختۇرى بولۇپ ئىشلىگەن. ئاندىن سەنئەت ساھەسىدە ئىشلەپ، يەتمىشكە يېقىن ئۇيغۇر ۋە قازاق مۇزىكىلىرىنى ئىجاد قىلغان. ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ھازىر قازاقىستاندىلا ئەمەس، ئۇنىڭ سىرتىدىمۇ ياخشى تونۇش.